ລັດຖະບານລາວຈະເປີດຊ່ອງທາງດ່ວນໃນການພົວພັນທາງທຸລະກິດໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນຊາວຕ່າງຊາດ ທີ່ຕ້ອງການຈະເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ໃນໄລຍະທີ່ຍັງມີການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວໂ ລກຢູ່ນີ້ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຖະແຫຼງວ່າ ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອການປ້ອ ງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ກຳລັງຈະພິຈາລະນາກ່ຽວກັບມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດຊາວຕ່າງຊາດ ທີ່ຕ້ອງການຈະເ ດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ເພື່ອພົວພັນທາງທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນໃນລາວ ໂດຍທັງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ລາຍໃໝ່ໃນລາວ ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ການທີ່ພະຍາ ດຍັງມີການລະບາດໃນທົ່ວໂລກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຍັງຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດຢູ່ເລື້ອຍມາ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການດຳເນີນມາດຕະການຄວບຄຸມໄວ ຣັສໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ພາກທຸລະກິດການລົງທຶນໃນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນ ຂອງບັນດານັກທຸລະກິດຊາວຕ່າງຊາດນັ້ນ ກໍຄືພາກສ່ວນທີ່ຖືກກະທົບ ຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ເພາະວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດເດີນທາງໄປມາລາວໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ສະນັ້ນ ເພື່ອເປັນການບັນເທົາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ທັງແນໃສ່ການເສີມສ້າງໃຫ້ບັນຍາກາດທາງທຸລະກິດ ການລົງທຶນໃນລາວ ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບການປົກກະຕິໃຫ້ໄວທີ່ສຸດນັ້ນ ຄະນະສະເພາະກິດຈຶ່ງໄດ້ມີການພິຈາລະນາທີ່ຈະອະນຸຍາດ ໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດຊາວຕ່າງຊາດສາມາດເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວ ໄດ້ເປັນກໍລະນີພິເສດ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງດ່ວນສຳລັບນັກທຸລະກິດ ຫຼື Business Fast Track ທີ່ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າມາພົວພັນໃນລາວໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈຳກັດບໍລິເວນ 14 ວັນ ແຕ່ວ່າໃນການອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງພິຈາລະ ນາຄຽງຄູ່ກັບເງື່ອນໄຂການເດີນທາງ ແລະ ສະພາບການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດທີ່ເປັນພູມລຳເນົາ ຂອງນັກທຸລະກິດຊາວຕ່າງຊາດເປັນສຳຄັນ ລວມທັງຈະຕ້ອງມີການຮັບຮອງຢ່າງຄັກແ ນ່ດ້ວຍວ່າ ນັກທຸລະກິດຊາວຕ່າງຊາດທີ່ຈະເດີນທາງມາລາວນັ້ນ ເປັນຜູ້ທີ່ປອດໄວຣັສ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ພູທອນ ຢືນຢັນວ່າ ຊ່ອງທາງອັນໜຶ່ງ ເພິ່ນວ່າ Resident Track ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ເຂົ້າມາແລ້ວຕ້ອງຈຳກັດ 14 ວັນ ບໍ່ມີເຊື້ອແລ້ວຈັ່ ງໄປເຄື່ອນໄຫວໄດ້ ອັນນີ້ເປັນປົກກະຕິທີ່ເຮົາເຮັດຢູ່ແລ້ວ ອັນທີ 2 ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ Business Track ແມ່ນຊ່ອງທາງສີຂຽວ ຫຼື ຊ່ອງທາງໄວ ມາແລ້ວກວດຫາເຊື້ອບໍ່ພົບລະໄປເຄື່ອນໄຫວໄດ້ໂລດ ອັນນີ້ມັນມີຂໍ້ຈຳກັດບ່ອນວ່າ ກ່ອ ນເພິ່ນມາ ເພິ່ນຕ້ອງຈຳກັດຕົນເອງກ່ອນວ່າ ພາຍໃນ 14 ວັນ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອແລ້ວ ລະກວດບໍ່ພົບເຊື້ອລະຈັ່ງມາ ບິນຕ້ອງບິນຕົງ ບໍ່ຕ້ອງບິນໄປຜ່ານປະເທດທີ່ມີການລະບາດ ແລະ ປະເທດທີ່ເພິ່ນຈະມານັ້ນ ບໍ່ມີ ການລະບາດເປັນວົງກວ້າງ ກໍສາມາດປະຕິບັດເສັ້ນທາງ Business Track ສ່ວນທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຖະແຫຼງວ່າ ບໍລິສັດຕ່າງຊາດໄດ້ເ ຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວພຽງ 23 ໂຄງການ ທີ່ມີມູນຄ່າລວມ 2,064 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ລົດລົງກວ່າ 78 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2019 ທີ່ບໍລິສັດຕ່າງຊາດໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມເຖິງ 9,710 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທັງນີ້ໂດຍມີສາເຫດທີ່ສຳຄັນມາຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວໂລກໃນປັດຈຸບັນ ທາງດ້ານອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກຄາດການວ່ານັກທ່ອງທ່ຽ ວສາກົນທີ່ເດີນທາງໃນປີ 2020 ນີ້ ຈະລົດລົງເຖິງ 80 ເປີເຊັນ ແລະ ຈະກະທົບຕໍ່ການຈ້າງງານ ໃນພາກບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເຖິງ 120 ລ້ານຄົນ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບໃນພາກບໍລິການລົດລົງເຖິງ 1,200 ຕື້ໂດລາສະຫະ ລັດໃນທົ່ວໂລກ ໃນນີ້ລວມເຖິງການສູນເສຍລາຍຮັບພາກບໍລິການໃນລາວຄິດເປັນມູນຄ່າເກີນກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ດ້ວຍຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃນລາ ວຈະຕ້ອງຝາກຄວາມຫວັງໄວ້ກັບປີ 2021 ຊຶ່ງຫວັງວ່າພາກທຸລະກິດບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຈະກັບຄືນມາຟື້ນຕົວໄດ້ເມື່ອໃນທົ່ວໂລກສາມາດຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວນັ້ນ ທັ ງນີ້ໂດຍນັບແຕ່ເດືອນມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ທາງການລາວໄດ້ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 22 ຄົນ ຈາກການກວດຄົນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ 40,000 ກວ່າຄົນ ລາຍງານຈາກບາງກອ ກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA